ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າຈະວ່າຈະເອີ່ຍໃນຕໍ່ໄປນີ້ ລອງຟັງຄັກໆເບິ່ງດູ ມັນອາດຖືກນຳໄປໃຊ້ໄປຊ່ອຍເປັນປະໂຫຍດສຳລັບບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ທັງຍິ ງແລະຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຫາ 30 ປີ ມາເປີດຫູເປີດຕາຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ໂດຍການມາເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ມາຫຼິ້ນມາຫົວມາທ່ຽວ ແລ້ວເອົາເງິນເອົາຄຳຈາກການເຮັດວຽກເຮັດການນັ້ນໄປເບິ່ງໄປຊົມໄປທ່ ຽວທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທີສອງປະຈຳປີ ທີ່ວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາກ່ຽວກັບທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ຄືວີຊາ Working Holiday Maker ທະວີຂຶ້ນ 20 ເປີເຊັນໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ລັດຖະບາ ນອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ກຳລັງຫາເອົາຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນກັບບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 13 ປະເທດ ເພື່ອຫາເອົາຄົນມາເຮັດວຽກເຮັດການແບບນັ້ນ ການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດມາເຮັ ດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນຈຸດປະສົງທີ່ຖືກປະຕິຮູບຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ Scott Morrison McCormack ຕົວເລກອັນລ່າສຸດຊີ້ແຈງວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນກຳລັງໄດ້ຜົນ ໂດຍທີ່ມີ ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາ Working Holiday Maker ສຳລັບປີນີ້ທະວີຂຶ້ນ ທ່ານ David Coleman ລັດຖະມົນຕີກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ດີອົກດີໃຈນຳຈຳນວນທີ່ທະວີຂຶ້ນນັ້ນ

ລະດູໝາກອະງຸ່ນ ລະດູໝາກກ້ຽງ ລະດູໝາກນັ້ນໝາກນີ້ ຜັກນັ້ນຜັກນີ້ ໂດຍທີ່ວ່າໃນຫຼາຍລັດກໍມີຫຼາຍລະດູນຳ ອັນພາໃຫ້ວຽກເຮັດງານທຳໃນດ້ານກະເສດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ໝົດບໍ່ສ້ຽງຈັກເທື່ອ ໝົດລະດູໝາກອະ ງຸ່ນກໍເລີຍໄປໃສ່ລະດູໝາກກ້ຽງໝາກນາວ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 43,000 ຄົນ ເຮັດວຽກເຮັດການຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນປີກາຍນີ້ 2018

uh so we're we're very keen to get backpackers and and make sure that they can continue to work on farms. ຈຳນວນມາກມາຍນັ້ນ ເປັນທີ່ໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈນຳ ແຕ່ສິ່ງທີ່ອູ້ມຊູຫຼາຍຂຶ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ ວ່າຊັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຫວັງວ່າ ພວກເພິ່ນຈະແກ້ໄຂການຂາດເຂີ ນແຮງງານ ໂດຍການເຈລະຈາກັນກັບ 13 ປະເທດສາກົນນານາຊາດ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນກ່ຽວກັບວີຊາດັ່ງກ່າວ 13 ປະເທດນັ້ນແມ່ນຈຳນວນເພີ່ມ ເພາະດຽວນີ້ມີຢູ່ແລ້ວ 44 ປະເທດ ໃນໄລຍະສອງສາມສັບ ປະດາຂ້າງໜ້ານີ້ ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີຈະສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນດ້ານການຄ້າເປີດກວ້າງກັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຄືສັນຍາລະຫວ່າງອົດສະຕຣາລີອິນໂດ ເນເຊຍ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ ຢ່າງລະອຽດໃນດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຖືກເຊັນເປັນເອກະສັນຂຶ້ນແລ້ວໃນເດືອນມີນາປີນີ້ ສັນຍາດັ່ງກ່າວຖ້າຫາກວ່າສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນຮັບຮູ້ເອົາ ແມ່ນ ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອິນໂດເນເຊຍ 5,000 ຄົນ ໄດ້ມາເຮັດວຽກເຮັດການແບບຖືວີຊາມາ Holiday ແລະ ເຮັດວຽກໄປນຳເຖິງ 5,000 ຄົນຕໍ່ປີ ອຸດສາຫະກຳກະເສດອົດສະຕຣາລີຈະໄດ້ຜົນໄດ້ຜົນດີອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຈາກການ ຕົກລົງທີ່ດີກັນໄດ້ໃນດ້ານການຄ້າທີ່ຈະບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ ຄື tariff ສຳລັບສິນຄ້າເຂົ້າອອກປະເທດກັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ອັນມີດ້ວຍການນຳອອກງົວ 600,000 ໂຕຕໍ່ປີ ແລະ ພືດຕ່າງໆ 500,000 ຕັນໄປຍັງປະເທດອິນໂດເນເ ຊຍ ທ່ານ ໄຊມອນ ເບີມິງແຮມ

ຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ